ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ທີສອງຂອງການມາໂຮງຮຽນຂອງແຄນດີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າແຄນດີ້ເປັນຄົນຊ່າງຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແຄນດີ້ກໍໄດ້ໄປຊອກບ່ອນນັ່ງທີ່ຈະໄດ້ນັ່ງໃກ້ໆກັນກັບທ້າວຈອນອີກ ເພື່ອທີ່ວ່າລາວຈະໄດ້ລົມກັນກັບ ທ້າວຈອນອີກມື້ນີ້ໃນຊ່ວງເວລາພັກເບຣກ ແລະ ແລ້ວກໍຮອດຕອນພັກເບຣກ ແລະ ແຄນດີ້ກໍມີຄວາມຢາກຮູ້ວ່າ ທ້າວຈອນນີ້ລາວມາແຕ່ປະເທດໃດ ລາວໜ້າຕາຄືຝຣັ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າລາວມາຈາກປະເທດໃດ ສະນັ້ ນ ແຄນດີ້ຈຶ່ງໄດ້ງວກໜ້າມາຫາທ້າວຈອນ ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງ ແລ້ວກໍຖາມວ່າ Hi John, where are you from?

ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ໝູ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ນາງແຄນດີ້ຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ ໂອ້ ເຈົ້າເປັນຄົນຢູ່ກັບໜີ້ເນາະ Oh you are a local. Oh you are a local. ທ້າວຈອນຕອບກັບໄປວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ບາດເຈົ້າເດ້ຊັ້ນ ມາແຕ່ໃສ
Yes, I am. What about you?

ແລະ ທ້າວຈອນກໍໄດ້ຕອບກັບໄປດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມິດຕະພາບວ່າ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ອົດສະຕຣາລີ
Oh welcome to Australia. Oh welcome to Australia.
ຄຳເວົ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ນາງ Candy ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ລາວເລີຍບອກຂອບໃຈທ້າວຈອນໄປວ່າ Thank you. Thank you. ຈົບໄປແລ້ວຕອນທີສອງ ຢ່າລືມໄປເຮັດບົດຝຶກຫັດທີ່ມີຢູ່ເວັບໄຊເດີ

ຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຮັບຟັງຊ່ອງພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄຳແນະນຳ ຫຼືວ່າມີຄຳຖາມອັນໃດ ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາທາງ Facebook Page ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ English Around the World ຫຼືວ່າຈະສົ່ງ ອີເມວມາກໍໄດ້ ຊື່ອີເມວແມ່ນ